एतावत्पर्यन्तमेव वयं पठितवन्तः इदानीं विंशतितमश्लोकः कर्मण्यैव हि संसिद्धिः कर्मण्यैव हि संसिद्धि कर्मण्यैव हि संसिद्धिः कर्मणैव इति अस्ति कर्मणैव हि संसिद्धि कर्मणैव हि संसिद्धि कर्मणैव हि संसिद्धिम् कर्मणैव
आस्थिता जनगादय आस्थिता जनगादय आस्थिता
जनगादय कर्मणैव हि संसिद्धिम् कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनगादयः आस्थिता जनगादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि लोकसङ्ग्रहमेवापि लोकसङ्ग्रहमेवापि लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि इदानीं वयं पठितुं शक्नुमः कर्मणैव हि संसिद्धिः संसिद्धिं कर्मणैव कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रह एवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हति अर्हसि तृतीयाध्याये विंशति वदतु इदानीं वयं पदच्छेदं कुर्मः कर्मण एव कर्मणा एव कर्मण कर्मणैव इति अस्ति कर्मणि एव इति नास्ति कर्मणैव कर्मणा एव कर्मणैव हि संसिद्धिमास्तिता कथं पदच्छेदं कुर्मः संसिद्धिम् आस्थिताः संसिद्धिम् आस्थिताः कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिताः ജന ആസ്ഥിതാഹ കറക്റ്റ് ജനകാദയ ജനകാദയ ഇത്യവ ലോകസംഗ്രഹമേവാപി ലോകസംഗ്രഹം ഏവ അപി ലോകസംഗ്രഹം ഏവ അപി സംപശ്യൻ കർത്തുമർഹസി കഥമാഗതി സംപശ്യൻ കർത്തും അർഹസി സംപശ്യൻ കർത്തും अर्हसि इदानीं सम्पूर्णपदानि वदामः कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिताः जनकादयः लोकसङ्ग्रहम् एव अपि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि इदानीम् एकैकपदस्य अर्थं पश्यामः जनकादयः जनकराजा जनकः इति एकः राजा आसीत् पूर्वं तस्य नाम एव जनकराजा प्रभृतयः इत्युक्ते जनकतः आरभ्य तादृशराजानः जनकादयः आदयः इत्युक्ते ततः आरभ्य इत्यर्थः रामादयः इत्युक्ते रामतः आरभ्य इति अर्थः एवं जनकादयः इत्युक्ते जनकः इति यः प्रसिद्धराजा आसीत् ततः आरभ्य जनकादयः अपि ते अपि किं कृतवन्तः कर्मणा एव कर्माचरणेन एव ते सर्वे मोक्षं प्राप्तवन्तः ते कथं मोक्षं प्राप्तवन्तः कर्माचरणेन एव ते मोक्षं प्राप्तवन्तः राजा आसीत् सः राजा अस्ति इत्युक्ते सः किं करोति राजशासनं करोति किल खलु सः राजशासनं कुर्वन्नेव सः मोक्षं प्राप्तवान् कर्म आचरणेन एव ते मोक्षं प्राप्तवन्तः संसिद्धिम् इत्युक्ते संसिद्धिं साफल्यं साफल्यम् इत्युक्ते मोक्षं ते लक्ष्यं तेषां लक्ष्यं किमासीत् साफल्यम् इत्युक्ते तस्य फलं सा साफल्यम् इत्युक्ते फलं तेषां फलं ते प्राप्तवन्तः के फलं प्राप्तवन्तः जनकादयः राजानः ते कथं तेषां फलं प्राप्तवन्तः कर्मणा एव कर्माचरणेन एव ते फलं प्राप्तवन्तः आस्थिताः इत्युक्ते प्राप्तवन्तः वयम् उक्तवन्तः ते प्राप्तवन्तः लोकसङ्ग्रहं लोकसङ्ग्रहम् इत्युक्ते किं स्वस्य स्वस्य धर्माचरणं लो लोकसङ्ग्रहम् लो लोकः सम्यक् भवेत् किल लोकाय उत्तमकार्यं कदा लोकं सम्यक् भवति एकैकः स्वस्य स्वस्य कार्यम् अथवा स्वस्य स्वस्य धर्मः पालयति स्वधर्मपालनं यदा जनाः कुर्वन्ति तदानीमेव किं भवति लोकः सम्यक् भवति तदेव अत्र वदति लोकसङ्ग्रहं स्वधर्मे प्रवर्तनं അധർമ്മശ്ച നിവർത്തനം द्वयमपि करणीयं स्वधर्मं स्वधर्मस्य आचरणं करणीयम् अधर्मतः दूरे स्थातव्यम् अधर्मं प्रति न गन्तव्यं मम तद् अधर्ममस्ति इति यदा अवगच्छामः पुनः त अस्माभिः तद् न करणीयं किन्तु किं करणीयम् इति वदति स्वधर्मः करणीयः इति वदति सम्पश्यन् अपि भावयन् अपि इत्युक्ते चिन्तयन् अपि तेषां चिन्तनम् अनुसृतमेव कर्तुमेव कर्म कर्म आचरितुमेव कर्म कर्तुमेव कर्म आचरणम् इत्युक्ते कर्मकरणं कर्म कर्तुमेव अर्हसि अर्हसि इत्युक्ते प्रभवसि इत्युक्ते कः अर्थः तदेव करणीयं करणीयं कार्यम् अर्हता अस्ति भवता एकस्य एका अर्हता अस्ति इति कदा वदामः वयं सः तत् कर्तुम् अर्हः इत्युक्ते कः अर्थः यः कोऽपि एकः मनुष्यः तत् कार्यं कर्तुम् अर्हः इति यदा वदामः तस्य अर्हता अस्ति अर्हता अस्ति अस्ति इत्युक्ते वयं सामान्यतया वदामः किल तस्य अर्हता अस्ति सः इदानीम् एकः पठति सः डिग्री अस्ति तस्य तदा पोस्ट् ग्राजुयेशन् कर्तुं तस्य अर्हता अस्ति किल गीतां पठितुम् अर्हः कदा गीतां पठितुम् अर्हः भवति यदा अस्माकं संस्कृतज्ञानम् अस्ति सामान्यं वयम् अवगच्छामः आध्यात्मिकविषये अस्माकम् इच्छा अस्ति तदा सः अर्हः अर्हता अस्ति तस्य कस्य अर्हता अस्ति इदानीम् अत्र कस्य विषये वदति अर्जुनस्य विषये वदति सामान्यतया वदति जनकादयः राजानः अपि कथं ते मोक्षं प्राप्तवन्तः कर्माचरणेन एव मोक्षं प्राप्तवन्तः तस्मात् भवान् अपि अर्जुनं वदति भवान् अपि भवान् कः अस्ति वस्तुतया जन्मना भवतः कार्यं किम् अथवा कर्मणा तस्य कुत्र अस्ति अर्जुनस्य कार्यं किं सन्यासं वा न क्षत्रियः अस्ति क्षत्रियः इत्युक्ते युद्धं करोति सः इदानीं युद्धकरणमेव भवतः कार्यं वयम् इदानीम् आधुनिककाले अपि चिन्तयामः एकः सैन्याधिपः अस्ति इति चिन्तयतु सैन्याधिपः इत्युक्ते मिलिट्रि मध्ये यः फोर्स् मध्ये अग्रे अस्ति सः इदानीं भारत पाकिस्तान् मध्ये अथवा अमेरिका अन्यराज्येण सह युद्धं करोति युद्धसमये सः वदति अहं युद्धं न करोमि सर्वाणि तादृशमेव खलु एतदपि इदानीं सः युद्धक्षेत्रे अस्ति युद्धं करणीयम् इति अस्ति इदानीं तस्मिन् समये एव तस्य किम् अभवत् अहं युद्धं न करोमि केन कारणेन युद्धं न करोमि सर्वं वयं दृष्टवन्तः इदानीम् एवमेव भारतस्य अथवा अमेरिकायाः यः कोऽपि एकः सैन्याधिपः अन्यराज्येण सह युद्धं यदा भवति तस्मिन् समये सः सः वदति न ते सर्वे मम बान्धवाः एव अथवा ते सर्वे मम धर्म मम मत आच अनुयायिनः एव तस्मात् अहं युद्धं न करोमि इति वदति चेत् किल अद्यापि एतत् भवितुं शक्नोति अहं तस्य धर्मस्य कृते युद्धं कर्तुं न इच्छामि कारणं ते सर्वे मम जनाः इति वदति चेत् तत् सम्यक् अस्ति वा न तदापि कर्म करणीयम् एतत् अर्जुनस्य विषये अथवा सैन्याधिपस्य विषये सर्वं वयं चिन्तनं कृतवन्तः अस्माकं विषये कथं कदा आगच्छति एतत् कदा अस्माकं सम्बन्धः भवति अत्र बहुधा वयमपि कर्मतः अथवा कर्म करणतः वयमपि बहिः कदा आगच्छामः कस्मिन् समये अस्माकं चिन्तनं भवति कर्म यदा अस्माकं सन् सन्निधौ इत्युक्ते अस्माकम् अभिमुखं यदा कर्म आगच्छति किल අභිමුඛම් इत्युक्ते यदा मया करणीयं भवति यदा दूरे तिष्ठामः वयम् अपि वदामः अहं तत् करोमि एतत् करोमि तत् करणीयं किल अथवा अस्माकं मनसि अपि भवति तस्मिन् समये एतत् करणीयं तादृशं करणीयम् एवं करणीयम् इति सर्वं वयं वक्तुं शक्नुमः किन्तु यदा कर्म करणीयं भवति तस्मिन् समये एव अस्माकं मनसि संशयः भवति करणीयं वा न वा അഥവാ മമ ശക്തി അസ്തി വാ മയ കർത്തും ശക്യത വാ എഷ ധർമ്മ വാ അധർമ്മ വാ അത ഭഗവാൻ യത് വദതി ഭവാൻ കർമ്മ സ്ഥാനത യത് കരണീയം തത ഭവാൻ പലായനം ന കരോത്തു കില അസ്മിൻ അധ്യായേ പൂർണതയാ കിം വദന്നസ്തി കർമ്മയോഗ ഇത്യവ നാമ അപ്പം कार्यं करणीयं कार्यतः पलायनेन भवता किमपि कर्तुं न शक्यते बहु बहु कार्याणि उक्तवान् एकं तु प्रथममेव उक्तवान् पलायनं कर्तुमेव न शक्नोति भवान् एतत् कार्यतः अन्यकार्यं प्रति गन्तुं शक्नोति किल इदानीम् अहम् एतत् कार्यं न करोमि इति वदति अन्यकार्यं करोति किल तस्मिन् समये अवगच्छति इदानीं अहं एषः मम धर्मः नास्ति युद्धं न करोति भगवान् वदति युद्धं न करोति इति कारणेन अथवा भवता इदानीं वयं यदा कदापि एक किम् अधर्मकार्यं पश्यामः इति चिन्तयतु अधर्म यदा पश्यति तस्य विरोधः करणीयः वस्तुतः खलु यदा वयं लोके जीवनं कुर्मः लोकसङ्ग्रहम् अथवा लोकस्य लोके जीवनं यदा वयं कुर्मः तस्मिन् समये अस्माकं पुरतः एक अधर्मकार्यं चलति तदा वयं किमपि प्रतिकरणं न कुर्मः चेत् तद् उत्तमं वा न वा उत्तमं नास्ति किन्तु अधिकांशजनाः किं कुर्वन्ति ओ तत् मम कार्यं नास्ति इति चिन्तयन्ति खलु इत्युक्ते तस्मिन् कार्ये इदानीं किमपि प्रकृति तद् नेचर् अस्ति किल निसर्गस्य नाशं कुर्वन्ति जनाः इदानीं तद् अस्ति एव खलु इदानीं सर्वत्र तत् कुर्वन्ति तस्य विरुद्धं कार्यं करणीयमिति मम धर्मः सः मम धर्मः कारणं तेन कारणेनैव अहम् अत्र अस्मि किल अहम् इदानीं अत्र जीवनं करोमि अहम् अत्र अस्मि मां परितः मां परितः इत्युक्ते सरौण्डिङ्ग्स् मां परितः किं किं चलति तत्र मम धर्मः मया पालनीयः अहं तत् न करोमि चेदपि अधर्म अवगतम् स्वधर्मपालनं न करोति चेत् अधर्मः स्वधर्मः इति कथं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः इदानीम् अर्जुनस्य विषये भगवान् कथं वदति अथवा शाङ्करभाष्ये सर्वमस्ति तस्य भाष्यं करोति जनकादयः जनकादयः इत्युक्ते के राजानः राजानः इत्युक्ते ते के क्षत्रियाः जाति इति जन्मना जाति इति न स्वीकरोतु तत्र वयमपि इदानीम् एकैककार्ये वयमपि नियुक्ताः किल वयं सर्वेपि यः कोऽपि भवतु लोके जीवनं करोति तस्य एकं कार्यमस्ति वा नास्ति वा अस्ति किल इदानीं बाल्यकाले चेत् बाल्यकालस्य कार्याणि भवन्ति यौवनकाले तस्य कार्याणि भवन्ति वार्धक्यकाले तस्य कार्याणि भवन्ति इत्युक्ते एकः पुत्रः चेत् पुत्रस्य धर्मः अस्ति पिता यदा भवति पितुः कथञ्चित् स्वीकरोतु आश्रमानुसृतं स्वीकरोतु अथवा वर्णानुसृतं स्वीकरोतु अथवा उद्योगानुसृतं स्वीकरोतु यत् यत्किमपि चिन्तयतु वयम् इदानीं कुत्र जीवनं कुर्मः तत् प्रथमम् अस्माभिः अवगन्तव्यम् इदानीम् इत्युक्ते अस्मिन् समये नौ वयं किं कुर्मः कुत्र वयं स्मः तत्र वयं सर्वेपि स्वयम् अवगच्छामः एषः मम धर्मः एतत् मम कार्यम् इति अवगच्छति वा न वा अवगच्छति वा न वा अवगच्छन्ति बहु सरलतया वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किन्तु जनाः किं कुर्वन्ति अत्यन्तं सरलमस्ति अस्माकं कः धर्मः इति ज्ञातुं किन्तु स्वाभाविकतया तस्य आच्छादनं कृत्वा वयं न जानीमः इति स्वयम् अनुभवामः कस्य उपरि वयं प्रथमवञ्चनां कुर्मः स्वस्य उपरि किल अहं जानामि इदानीं किमपि चिन्तयतु मया सन्ध्यावन्दनं करणीयम् इति अहं जानामि अथवा यत्किमपि मया योगासनं करणीयं प्रातःकाले मया योगासनं करणीयम् अहं जानामि एव किन्तु प्रथममेव अहं किं करोमि मम अद्य बहु श्रान्तिः अस्ति किल मम उपरि एव अहं वदन्नस्मि अहं बहु श्रान्तः अस्मि अथवा अद्य न शक्यते अद्य किञ्चित् निद्रां करोमि अथवा वातावरणं सम्यक् सामान्य अस्माकं जीवने अहं वदामि अस्माकम् अद्य वातावरणं सम्यक् नास्ति यत् किमपि उक्त अद्य मम समयः नास्ति प्रथमतया वयं स्वधर्मतः स्वधर्म इत्युक्ते यत् कार्यं करोति ततः वयम् एकवारं वयं चिन्तनं कृत्वा ज्ञात्वा एषः मम धर्मः एतत् मया करणीयम् इति स्वयमेव वयं स्वीकृतवन्तः अस्य भिन्नभिन्नकारणानि स्युः केन कारणेन एकैकः तत् स्वीकृतम् इदानीं पश्यामः एकस्मिन् गृहे एव चत्वारः पुत्राः सन्ति अथवा एक माता पिता तेषामेव चत्वारः पुत्राः सन्ति किन्तु पश्यन्तु भवतामेव सहोदराः इदानीं कुत्र कुत्र सन्ति तेषाम् एकैकस्य भिन्नभिन्नधर्मः किल किं करोति कुत्र अस्ति कथं जीवनं करोति कोऽपि सम्बन्धः नास्ति तदा वयं किञ्चित् चिन्तयामः चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अस्माकं जीवने वयमेव अस्माकं कार्यं स्वीकृतवन्तः कथं झटिति तद् वदामः चेत् अथवा चिन्तयामः चेत् कदाचित् न अवगच्छति വയം ജ്ഞാത്വോ വാ അജ്ഞാത്വോ വാ ഇതാനും അസ്മാക്കം കാര്യം ചിന്തയതു ഇതാനും വയം മനസ്സിൽ കിം കിം ചിന്തയാമ ഖലു ഇതാനും തന്നെ ജീവനാഹം ഏക ഏക കാര്യാലയ കാര്യം കുറവന്നസ്മി അഥവാ ഏക കാര്യം അഹം കുറവന്നസ്മി ഏകസ്മിൻ ഗൃഹേ അഹം വാസം കുറവന്നസ്മി അഥവാ ഏകത്ര അഹം പഠന്നസ്മി സർവമസ്തി കിന്തു തേഷു വിഷയേഷു അസ്മാകം മനഃ അധികം ചലതി यत्किमपि बन्धः एव नास्ति तत्र एव अस्माकं मनः चलति वा तत्रैव किल अहं तत् करोमि चेत् आसीत् अथवा अहं तद् इच्छामि अहं तत् करिष्यामि किल यः कोऽपि तादृश अधिकांशजनाः तादृशाः यत्र ते सन्ति तत्र ते चिन्तयितुं न शक्नुवन्ति सर्वविषयेषु अपि एवमेव अस्माकं हस्ते कियत् धनमस्ति अद्य तत्र वयं सन्तुष्टाः चेत् जीवनं कियत् सुन्दरमस्ति सत्यं कोऽपि तादृश बहु सन्ति एकः अपि नास्ति इति वयं वक्तुं न शक्नुमः किन्तु बहु विरलाः एकं तु धनसङ्ग्रहणे त्वरा भवति अथवा धनसंरक्षणे त्वरा भवति तेषां यद् आर्जितं तद् न गच्छेत् अथवा पुनः आर्जनं कर्तुम् इच्छा भवति वस्तुतया वयं तावत् धनं वयं खादामः वा इदानीं सामान्यतया अमेरिकायां सर्वं यदा वयं पश्यामः एकैकस्य जीवनार्थं यावत् धनम् आवश्यकं तस्य कुटुम्बस्य अथवा तस्य कृते यावत् धनम् आवश्यकं तद् धनं वयं स्वाभाविकतया अहं चिन्तयामि अत्रत्य पञ्चाशत् प्रतिशतं जनानामपि हस्ते तद् धनमस्ति किल अस्ति वा न वा तदपि न अङ्गीकुर्वन्ति जनाः अथवा भारतीयानां सङ्ख्यां पश्यतु अन्य अत्रत्य गणनाम् अहं न जानामि सम्यक् किन्तु अहं चिन्तयामि भारतीयाः बहवः मिडिल् तः अपि उपरि अस्ति नैन्टि पर्सेण्टेज् केचन कष्टे अपि भवेयुः किन्तु अधिकांशजनाः मिडिल् तः मिडिल् क्लास् तः अपि उपरि अस्ति मध्यवर्तिजनाः अपि न ततोपि उपरि इत्युक्ते तेषां सर्वेषाम् आजीवनं कियत् आवश्यकं तावत् धनं तेषां हस्ते अस्ति किन्तु ते सन्तुष्टाः वा न ते एतदेव अहं न जानामि अहं न चिन्तयामि कुत्र अहं जीवनं कुर्वन् अस्मि कस्मिन् कार्ये अहमस्मि एतदहं धनस्य विषये उक्तवान् धनस्य विषये न लघु लघुविषयेषु अपि चिन्तयतु एकं भोजनं करोति प्रतिदिनकार्यं यदा कदापि न एकं भोजनं करोति वस्तुतया कति जनाः सन्तोषेण तद् खादति जनाः पश्यतु तद् खादनसमये कदाचित् केचन जनानां स्वभावः एव भवति निन्दनं कुर्वन्तः खादन्ति खलु केचन जनाः किं कुर्वन्ति तद् अहं न इच्छामि इति प्रकटयति अथवा मनसि चिन्तयति एतत् मम इच्छा नास्ति वस्तुतः इच्छा नास्ति इत्युक्ते कस्य इच्छा नास्ति सामान्यविषयेषु सर्वं समानमेव खलु किञ्चित् वयं किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः लवणं वा भवतु मधुरं वा भवतु तिक्तं वा भवतु तत्सर्वं किञ्चित् एकनिमेषस्य मुखस्य रुचिः इतः गिळनं यदा भवति इत्युक्ते कण्ठतः यदा अधः भवति तस्य कापि रुचिः अस्ति वा अत्यन्तरुचिः अस्ति इति वस्तूनि इतः अधः गच्छति चेत् अनन्तरं कष्टम् अनुभवामः किल बहि बहु रुचिः अस्ति इति वयं कानिचन वस्तूनि इदानीम् अधिकं मधुरं खादामः उदरस्य पीडा भवति तत् किमपि अधिकम् अथवा अधिकं लवणम् अधिकम् अम्लं किल अधिकम् अम्लं कुर्मः अल्सर् इत्यादि आगच्छन्ति अधिकं मधुरं कुर्मः शुगर् इत्यादि तद् न आगच्छतु अहं तस्य रोगः नास्ति तदापि उदरपीडा एव भवति वेदना एव भवति इतः अतः गच्छति तस्मिन् निमिषे तत् समाप्तं कस्मिन् समये आनन्दः वस्तुतया कस्मिन् समये सन्तोषः रुचि आस्वादनसमये रुचिपृष्ठतः वयं गच्छामः इति कारणेन एकनिमेषस्य अहम् अद्य चिन्तयामि श्वः किमपि खादनीयम् इति अहं रुचि टेस्ट् कर्तुं न शक्नोमि तदा किल श्वः यदा खादितुम् अहं गच्छामि गत्वा क्रीणामि तावत्पर्यन्तं कदापि मम सन्तोषः न अथवा मम रुचिः नास्ति स्वादः नास्ति कदा स्वादः भवति तत्र गत्वा तत् स्वीकृत्य खादनसमये तस्मिन् क्षणे तद् अधः गतं तत् समाप्तमभवत् किन्तु तादृश अल्प अल्प अल्प विषयेषु वयम् अधिकसमयस्य व्ययं कथं कुर्मः चिन्तने किल प्रथमं तद् खादामि खादामि आवश्यकम् आवश्यकम् इति चिन्तने कुर्मः अनन्तरं तद् खादनसमये वयं सन्तोषम् अनुभवामः वा तत्रैव अधिककष्टमस्ति गानसमये जनाः तस्य बिल् पश्यन्ति अथवा तत्र ओह् कति रूप्यकाणि दृष्टं किल एतादृशजनाः सन्ति बहवः उह् कति रूप्यकाणि वयं दत्तवन्तः सः मम वञ्चनां कृतवान् तत् कृतवान् एतत् कृतवान् बहु कोलाहलं कृत्वा तद् गातामः गातनसमये अपि नास्ति खादनानन्तरं तु वक्तव्यमेव नास्ति अधिकमसाला तादृशं सर्वं स्थापयित्वा यदा खादति घातनानन्तरं तु सर्वेषां समानमेव उदरं सम्यक् न भवति वेदना भवति किमपि भवति धनम् इति न भोजनमपि एवमेव यत्किमपि पश्यतु उद्योगः अस्माकम् एतत् सर्वं बहु प्राक्टिकल् अस्माकं जीवने वदन्नस्मि वयं कुत्रापि अद्य भवामः वयं सन्तुष्टाः वा न वा मम ज्ञाने अहं बहुभिः सह सम्भाषणं कृतवान् नवतिप्रतिशतं जनाः अपि ते किं कार्यं कुर्वन्ति तत्र सन्तुष्टाः न ये ये किञ्चित् सामान्यकार्यं कुर्वन्ति कदाचित् तेषां कार्यसन्तोषः अस्ति ते किं कार्यं करोति तत्र किन्तु ते सर्वदा धनविषये चिन्तयन्तः भवन्ति किन्तु यदा सम्यक् धनं मिलन्ति ते कार्ये सन्तुष्टाः न तेषां कार्यविषये ते तेषाम् आनन्दः नास्ति किमपि बहुजनानां समीपतः श्रुतवान् बहु सम्यक् पठति बहु ज्ञानमस्ति सर्वाणि कार्याणि जानाति किन्तु किमपि क्रियेटिव् नास्ति इति चिन्तयति सः एनर्जेटिक् एव एनर्जेटिक् इत्युक्ते क्रियात्मकः एव सः अथवा कार्यं करोति सः किन्तु केवलम् एनर्जेटिक् चेत् मनुष्यस्य आनन्दः न भवति किल कदा आनन्दः भवति एकः कविः अस्ति एक अस्ति इति चिन्तयतु तस्य सः एक यदा एका कवितां सः लिखति अथवा कवितायाः सृष्टिः यदा भवति सः आनन्दम् अनुभवति तत्र सः धनं न प्राप्नोति प्रसिद्धिः न प्राप्नोति तत्सर्वम् अनन्तरं किन्तु यदा तस्य अन्तरङ्गतः कविता बहिरागच्छति तस्मिन् समये तस्य आनन्दः भवति तत्रैव तस्य कर्म किल तस्य स्वधर्म तत्र आसीत् तद् सः ज्ञात्वा कुर्वन् अस्ति തസ്മിൻ സമയ ആനന്ദം പ്രാപ്നു ഏവമേവ അസ്മാക്കം സർവേഷാം പൂർവജന്മകാരണത അഥവാ സംസ്കാരകാരണത അസ്മാക്കം സംസ്കൃതി ഇതി വതാമഹ കില തത് തേന കാരണേന അസ്മാക്കം സർവേഷാം ഏക ജീവനശൈലി അസ്തി തത്ര യഥാ ഭവാമഹ തത്ര സ്ഥിത്വ യഥാ വയം കാര്യാണി കുർമഹ തഥാ വയം ആനന്ദം അനുഭവാമ किन्तु तद् विना वयं तत्र नास्ति इति विचिन्त्य एकत्र एकत्र एकत्र वयं यदा धावनं कुर्मः वयं कुत्रापि आनन्दम् अनुभोक्तुं न शक्नुमः इत्युक्ते स्वधर्मः कः इत्यपि वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः पूर्वकाले पश्यतु सामान्य उदाहरणम् अस्माकं सर्वेषां नेत्रयोः पुरतः वयं दृष्टवन्तः अस्माकं ग्रामेषु अस्माकं गृहेषु याः महिलाः मातरः आसन् ताः गृहे एव सन्तुष्टाः आसन् वा न वा अस्माकं माता अथवा मातुः माता ते सन्तुष्टाः आसन् खलु वयं सर्वे अस्माकम् अनुभवः अस्ति ते चतुर्नवति अथवा पञ्चनवति नैन्टि फोर् नैन्टि फैव् वयः पर्यन्तं जीवनं कृतवन्तः वार्धक्यकाले अपि इत्युक्ते गृहे पितामहः अथवा पितामही प्रपितामहः प्रपितामही यदा भवति ते आनन्देन भवति गृहे कारणं किं काले काले तेषां कः धर्मः इति ते अवगच्छन्ति तदनुसृतं ते आचरन्ति खलु इदानीं पश्यतु न महिलाः पुरुषाणामपि भिन्नभिन्न उदाहरणानि अहम् उदाहरणार्थम् उक्तवान् न न गृहकार्यमेव न अस्माकं वयं सर्वदा गृहस्य अन्तः एव भवितुं न इच्छामः अस्माकम् उद्योगः आवश्यकः इति उद्योगार्थं गतवन्तः उद्योगानन्तरं ताः सन्तुष्टाः वा स्वस्य स्वस्य गृहं पश्यतु उद्योगानन्तरम् इदानीम् अस्माकं गृहेषु विद्यमानाः भगिन्यः किं वदन्ति ओ उद्योग तत् कार्यं गृहकार्यं द्वयमपि मया कर्तुं न शक्यते किल ताः दुःखिताः अथवा पुत्रः भवति पुत्रं द्रष्टुमहं न शक्नोमि पुत्रीं द्रष्टुमहं न शक्नोमि सत्यम् अमेरिकायां पश्यतु अधिकांशगृहेषु स्वपुत्रं स्वपुत्रीम् अन्यत् सर्वमपि त्यजतु पालयितुं मातापितरः अथवा विशिष्य माता मातुः कारणेनैव पुत्रः पुत्रः भवति पिता तु तत्र पितुः कारणमपि अस्ति किन्तु माता एव गृहम् अस्माकं खलु माता कथं नयति तदनुसृतमेव पुत्रः गच्छति मातुः स्पर्शः मातुः लालनं मातुः अङ्गे सः यदा भवति मातृपुत्रसम्बन्धः इति अस्ति भारते तस्य बहु मूल्यमस्ति अत्र तु पतिपत्नीसम्बन्धे अथवा पुरुषमहिला इति बन्धात् सः एव बन्धः किन्तु भारते कथमासीत् मातापुत्रः ततोपि अधिकः कोऽपि सम्बन्धः अथवा मातापुत्री ततोपि अधिकं लोके कुत्रापि भवितुं न शक्नोति वयं सर्वे अपि दृष्टवन्तः कारणं किं तत्र स्वार्थता नास्ति किल मातापुत्रस्य समीपतः अपि अन्यत् किमपि न इच्छति पुत्रः अपि मातुः समीपतः किमपि न इच्छति स्नेहः एव परस्परं तेन कारणेन सो द्वयोः अपि धर्मपालनमासीत् द्वौ अपि सन्तुष्टौ किन्तु अग्रे अग्रे गत्वा इदानीं सन्तोषः कुत्र इति न जानन्ति ताः अपि कार्यं कुर्वन्ति ताः अपि धनं सम्पादयन्ति गृहमपि इति चिन्तयन्ति गृहं द्रष्टुं न शक्नोति गृहे किं कुर्वन्ति अन्यथा कुत्रापि बाल क्रश् मध्ये वा कुत्रापि बालकान् गत्वा स्थापयन्ति वार्धक्यकाले सः पुत्रः ओल्ड् एज् होम् मध्ये मातरं पुत्रं प्रेषयन्ति अथवा स्वयम् एकाकी यत्र कुत्रापि वासं कुर्वन्ति बहवः जनाः तादृशं मनः सेट् कुर्वन्ति ओल्ड् एज् होम् गत्वा वासं करोमि अन्यत् किमपि कर्तुं न शक्नोति इति एतत् किमर्थम् उक्तवान् एकैकस्य एकैकधर्मः अस्माभिः सन्तुष्टैः भवितव्यम् इत्युक्ते अस्माभिः चिन्तनीयं मम कियत् धनम् आवश्यकम् यथा कदापि जीवने चिन्तनीयं किल कियत् धनम् आवश्यकम् एकमनुष्यस्य जीवनार्थम् അസ്മാക്കം സന്യാസിനഹ സർവം പൂർവം ഋഷയ സർവം കീദൃശം ധൈര്യമാസീത് ആസീത് നിമിത്തം നിമിത്തമപി തേ സംരക്ഷണം എന്ന് കുറുവന്തി ശ്വഹ കിം ആവശ്യകം തദർത്ഥമപി സംരക്ഷണം എന്ന് കുറുവന്തി പശ്യതു സാമാന്യം ഇത് ചിന്തയാമാ വയം ശ്വഹ കുത്ര ഭോജനം കരോതി നജാനെ കിന്തു താദൃശ കേപി ദാരിദ്ര്യേണ മരണം ന പ്രാപ്തവന്ത തേ സർവേപി ജീവനം കൃതവന്ത സന്തോഷേണ ജീവനം കൃതവന്ത യഥാ വയം ത്യജാമഹ തഥാ യഥേഷ്ടമാകച്ചു किन्तु वयं त्यक्तुं न शक्नुमः वयं यदा यदा तत्र ग्रहणं कुर्मः तदा तद् हस्ते न भवति तदा आनन्दः अपि न भवति सन्तोषः अपि न भवति तस्मात् अस्माकं जीवनम् अद्य मम एजुकेशन् सन्तोषः भवेत् खलु एकवारम् अहम् एतावत् पठितवान् कति जनाः किमपि न पठितवन्तः किमपि न जानन्ति इति कति कोटिजनाः सन्ति ईश्वर अनुग्रहेण अहम् एतत् सर्वम् अवगच्छामि जानामि पठामि यत्किमपि ज्ञानं मा भवतु अस्माकम् अथवा आरोग्यं भवतु चिन्तयतु अस्माकम् आरोग्यविषये एकं ने नेत्रं नास्ति चेत् कथं भवति खलु पादः नास्ति चेत् कथं भवति हस्तः नास्ति चेत् कथं जीवनं करोति वयं पश्यामः अस्मान् परितः वयं तादृशजनान् स्थिरं पश्यामः सर्वदा पश्यामः तदापि वयं न चिन्तयामः तादृशं तत्र अस्माकं चिन्तनं न गच्छति तदेव गीतापठनेन तादृशं भवेत् किञ्चित् किञ्चित् अस्माकं चिन्तनं तादृशरीत्या गच्छेत् अस्माभिः अवगन्तव्यम् अहम् एकवारं स्वयमेव अन्यत्र कुत्रापि वक्तव्यं नास्ति अहं सन्तुष्टः इत्युक्त्वा सर्वत्र घोषणं करणीयं नास्ति अथवा अन्ये वक्तव्याः इति न सर्वम् अस्माकम् अन्येषां पुरतः कथनेव सम्यक् भाषणं कुर्मः ओ अहं बहु सन्तुष्टः अस्मि इति किन्तु स्वयं दुःखम् अनुभवामः किन्तु यदा कदापि अस्माकम् उत्तमबुद्धिः यदा भवति सर्वेषां जीवने भवति सम्यक् चिन्तनस्य एकः समयः भवति तस्मिन् समये अथवा वयं ध्यानं कुर्मः इति वदामः चिन्तयामः इति वदामः यत्किमपि यदा वयं कुर्मः तस्मिन् समये वयं एतादृशं जीवनम् इत्युक्ते कीदृशजीवनं यद् मिलति तस्मिन् वयम् आनन्दं कुर्मः चेत् वयं सन्तोषेण वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तदेव अस्माकं एतस्मिन् श्लोके तदेकमेव वयम् अवग तदेकमेव अस्माभिः अवगन्तव्यम् अस्माकं जीवने तदेकमेव अस्ति तदेव अहम् एतस्मिन् श्लोके इदानीं पुनः पुनः वयम् एतत् कार्यं चिन्तयामः इत्युक्ते अस्माकं जीवनार्थं ततः किं प्राप्तव्यम् अस्माकं जीवने अस्माभिः किम् अवगन्तव्यं तदेकं वयम् अवगच्छामः चेत् उत्तमम् इत्युक्ते किम् अवगन्तव्यम् इति अत्र वदति मम कर्म मया करणीयं कार्यं किम् मया सम्पादनीयं किम् अथवा मया मम जीवनं कथं भवेत् मम एजुकेशन् कथमस्ति यद्यद् वयं जीवने प्राप्तवन्तः तत् सर्वमपि अस्माकं जीवने अद्य कथमस्ति इति अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति तदेकं वयं केवलं चिन्तयामः चेत् पर्याप्तं वयम् अग्रे अग्रे जीवनं नेतुं शक्नुमः अत्र उदाहरणार्थम् एतस्य ജീവനവിഷയെ വദതി കസ്യ ജീവനവിഷയെ വദതി എതസ്യ ജീവനവിഷയെ ഇതാനും വദൻ അസ്തി കസ്യ ജീവനവിഷയ ഇത്യുക്തെ അർജുനസ്യ ജീവനം നിമിത്തീകൃത്യ ഇതാനും അസ്മാൻ സഹ പാഠയൻ അസ്തി അർജുനസ്യ ജീവനം അസ്മാകം പുരതഹ പ്രദർശ്യ അസ്മാൻ വദൻ അസ്തി സഹ തസ്യ ക്ഷത്രിയകുലേ സഹ ജന്മ പ്രാപ്തവാൻ ക്ഷത്രിയകുലേ ജന്മ പ്രാപ്തവാൻ ഇത്യുക്തെ सः तस्य कार्यं करणीयम् इत्येव तस्य किं कार्यं करणीयं युद्धं करणीयम् इत्येव तस्य लक्ष्यं भवेत् तस्य धर्मः भवेत् तस्य तदेव तस्य स्वधर्मः अस्ति अस्माभिः तत्र अर्जुनस्य धर्मः कः इति चिन्तनीयं नास्ति अथवा तेन किं करणीयमासीत् जनाः तादृशमेव गीतां दृष्ट्वा चर्चां कुर्वन्ति तेन किं करणीयं तैः किं करणीयं तादृशचिन्तनं न अस्माभिः किं चिन्तनीयं मया किं करणीयं तस्य उदाहरणानि जनगादयः कथं कर्म कुर्वन्तः एव ते कर्माणि एव ते कृतवन्तः तेषां कर्मकरणेन एव ते आध्यात्मिकमार्गे ते मोक्षमार्गे अथवा मुक्ताः ते जीवनसाफल्यं ते प्राप्तवन्तः इति अस्य श्लोकस्य अर्थः अस्ति एतद् अस्माकं जीवने अस्माभिः तत् करणीयं तत् करणीयं चेत् किं करणीयम् अहं कुत्र अस्मि मम इदानीं मम धर्मः कः मम धर्मः इत्युक्ते करणीयं कार्यं मम कर्तव्यम् एकैकसाहचर्ये मनुष्यः वृथा न भवति अस्माकं भारतीयचिन्तनानुसृतम् अहम् अस्मिन् गृहे जन्म प्राप्तवान् अथवा अहं भारते जन्म प्राप्तवान् अधुना अहम् अमेरिकायां कार्यं कुर्वन् अस्मि अहम् अमेरिकायाम् अस्मिन् नगरे वासं कुर्वन् अस्मि एतस्य सर्वस्यापि कार्यकारणसम्बन्धः अस्ति अस्माकं किमपि कार्यम् एककारणं विना न भवति तस्य एकं कारणं तस्य पृष्ठतः अस्ति कारणे एव अस्माभिः चिकित्सा करणीया अस्माकमेकः एकः रोगः आगच्छति इति चिन्तयतु रोगः इति कार्यं रोगः अहं द्रष्टुं शक्नोमि अथवा अनुभोक्तुं शक्नोमि मम उदरवेदना अस्ति तस्य कारणं किम् किल एकं कारणमस्ति तत्र तत्रैव परिहारः द्रष्टव्यः अथवा तत्रैव कार्यं करणीयम् अस्माकम् अद्यतनजीवनस्य अद्यतन अस्माकं स्वधर्मः अथवा वयं कुत्र स्मः तस्य कारणं किं पूर्वकर्माणि एव पूर्वजन्म वा पूर्वकाले वयं कृतवन्तः तानि कर्माणि एव इदानीन्तनजीवनं वयं नयामः तस्मात् तद् मास्तु एतद् मास्तु इति चिन्तनस्य अपेक्षया वयं कुत्र स्मः किं वयं प्राप्तवन्तः तत्र तत् सम्यक् कर्तुं तत्र यत् यत् उत्तमम् अस्ति उत्तमानि कार्याणि कर्तुं यदा अस्मान् भगवान् योजयति तानि कार्याणि सम्यक् करणीयानि वयं चिन्तयामः अहम् ओबामा स्थाने भवामि चेत् सम्यक् राज्यपालनं करोमि अथवा अहं मोदी भवामि चेत् राज्यं सर्वं सुन्दरं करोमि सर्वे वदन्ति खलु किन्तु स्वयं भवान् कुत्र अस्ति भवतः गृहं भवान् सम्यक् पालयति वा राज्यं सर्वं गच्छतु भवान् अद्य एकस्य गृहस्य नाथः अस्ति अथवा भवान् अस् इदानीम् एकस्मिन् गृहे अस्ति गृहं भवान् स्वच्छं करोति वा शुद्धं करोति वा समग्रराष्ट्रं स्वच्छं करोतु इति वयं सर्वे वदामः സമഗ്രം രാഷ്ട്രം സ്വച്ഛം കരണീയം അശുദ്ധി സർവത്ര മലിനം ഭാരതവിഷയ വയം കഥം കഥം വധാമ ബഹു ഭാരതീയ അമേരിക്കൻ ജനാ സന്തി കില ഇത്യുക്തെ അത്ര വാസം കുറുവന്തി തേഷാം മുഖത ബഹുവാരം ശ്രുതവാൻ ഏകവാരം ഇതാനും ഭാരതം ഗത്വ ആഗച്ചത് ചേത് ഓ കിയത് മലിനമസ്തി സ്വസ്യ ഗൃഹസ്യ ശൗചാലയം പശ്യത്തു अथवा स्वस्य गृहस्य प्रकोष्ठं पश्यतु स्वयं यस्मिन् मञ्चे शयनं करोति तस्य तद् वस्त्रं पुटीकृत्य स्थापयितुं भवतः मनः अस्ति वा शुद्धिः कुत्र स्वयं किं किं भवान् उपयोगं करोति तत् कथम् अथवा तेन कारणेन समाजे कथं जायमानमस्ति खलु वयं जलं पीत्वा वयं क्षिपामः कदाचित् वयं दृष्टवन्तः एतद् नेचर् संरक्षणविषये एव एकं सम्मेलनं चलति तत्र जलपानम् अनन्तरं पात्राणि भोजनवितरणपात्राणि सर्वम् एकं प्लास्टिक् पात्राणि अथवा तादृशवस्तूनि उपयुज्य कथं कथं वयम् एतत् पालयामः कथं प्लास्टिक् एव पुनः पुनः उपयोगं न करोतु कं वदामः किल वयम् इदानीम् अत्र अमेरिकायाम् उपविश्य वयं वदामः यद् किम् अण्डेवलप्ड् कण्ट्रीस् यत् सन्ति तत्र तेषां तान् दृष्ट्वा अत्रत्य अमेरिकन् जनाः सर्वे वदन्ति किं भवन्तः तैलस्य न्यून उपयोगं कुर्वन्तु अहं बहुधा पठितवान् यदा ओबामा भारतं गत्वा आगतवान् सः उक्तवान् भारत चैना जनाः इदानीम् अधिकयानानाम् उपयोगं कुर्वन्ति तस्मात् गृहे गृहे यानानि सन्ति तस्मात् तैलस्य उपयोगः अधिकः इति अहं दृष्टवान् मम ग्रामे इदानीमपि दशयानानि स्युः ततोपि अधिकं मम ग्रामे न सन्ति मम ग्रामे तु सहस्राधिकजनाः वासं कुर्वन्ति तेषां दशगृहेषु एकम् एकं यानं स्यात् किन्तु अमेरिकायाम् एकस्मिन् गृहे चत्वारि पञ्चयानानि सन्ति अस्माकं सर्वेषां गृहेषु चत्वारि यानानि सन्ति पञ्चयानानि अथवा त्रीणि यानानि कति जनाः एकैकस्य एकैकयानमस्ति पुत्रः वा पुत्री भवतु षोडशवयः यदा भवति अनन्तरदिने यानं स्वीकरोतु वयं कस्य उपदेशं कुर्मः तैलस्य न्यून उपयोगं करोतु इति किल वयम् अस्माकम् अत्रत्य कार्यक्रमेषु वयं पश्यामः कियत् वयम् एतत् प्लास्टिक् अथवा किं वदामि तस्य अन्य एकं वस्तु अस्ति किल केरि बेग् अथवा फार्म् तस्य तत् कदापि नाशः न भवति तस्य कथं तस्य उपयोगं कुर्मः वयम् एकविशेष स्था एतदस्ति चेत् कति भवति किन्तु भारते पश्यतु केरलेषु मम परिचयः अस्ति कदलीपत्रम् उपयोगं करोति विवाहसन्दर्भे कदलीपत्रं तु तत्र स्थापयामः चेत् कदलीवृक्षस्य एव तद् उर्वारुकं भवति किल तस्यैव कृते तद् उत्तमाय भवति इत्युक्ते तद् भूमिमध्ये सम्पूर्णतया लयं प्राप्नोति अहं बीहार् तादृश महाराष्ट्र तादृशप्रदेशेषु अहं यात्रां कृतवान् इदानीमपि ट्रैन् मध्ये चषके चायं ददाति एक चायं चायं पीत्वा तद् क्षिपन्ति क्षिपति चेत् तद् मृत् एव तद् तत्र योजनं भवति तद् सर्वं न पश्यामः वयं तत्र सर्व अत्र सर्वत्र कीदृशं करोति पेप्सि सदृशवस्तूनि कुत्र आगच्छन्ति बाटिल् अपि प्लास्टिक् भवति तस्य पानमपि तादृशपात्रे अस्ति अथवा चायं तादृशकार्याणि सर्व आपणेषु कथं यच्छन्ति कियुत् वयं तादृशवस्तूनाम् उपयोगं कुर्मः एतत् सर्वं सामान्यजीवने उक्तवान् किञ्चित् अन्तः गच्छामः चेत् अन्य बहूनि कार्याणि खलु सुरा अथवा मद्यं तस्य सर्वं प्रयोगः कथं कियत् सामान्यतया धूमपानं न करोतु इति वयं तादृशजनानाम् उपदेशं कुर्मः बहु बहुविध स्टडीस् अत्र खलु अत्र महिलाः अपि कुर्वन्ति सामान्यतया अहं चिन्तयामि भारते एतावन्तः जनाः सन्ति किन्तु अहं न दृष्टवान् महिला बहु न्यूनं यत्र कुत्रापि एकं भवेत् अहं न जानामि किन्तु सामान्यतया भारते कापि महिला इत्युक्ते जनसङ्ख्यायाः अर्धभागः ताः धूमपानं न कुर्वन्ति അഥവാ മദ്യ സുരാപാനം ന കുർവന്തി കാരണം കിം സംസ്കൃതിഹ് സമ്പൂർണ ഏക അറേബ്യ മധ്യേ അപ്പം എവമേ തേഷാം സംസ്കാരകാരണേന സംസ്കൃതികാരണേന അർദ്ധാംശജനാ തത രക്ഷാം പ്രാപ്തവന്തം किन्तु अत्र सर्वे सामान्यतया कुर्वन्ति अनन्तरं भारते वा मध्ये वा कोऽपि एकः यत्र कुत्रापि एका महिला धूमपानं करोति इति चित्रं स्वीकृत्य अत्र सर्वत्र प्रकटयामः किल न्यूयार्क् टैम्स् सर्वं पठामः चेत् प्रथमचित्रमागच्छति अत्र पश्यतु भारते एतत् चलति अनन्तरं सर्वत्र प्रचारः भारते इति न अन्य अन्य किमर्थम् उक्तवान् गीतासदृशग्रन्थस्य अध्ययनेन अस्माभिः अस्माकमेव विषये द्रष्टव्यं मम एव विषये अहं मम धर्मः कः तत् प्रथमम् अवगन्तव्यम् अनन्तरं स्वस्य इदानीं किं किम् अस्ति तत्र सन्तोषः अनुभोक्तव्यः एकवारं जीवने तत्र आनन्दः भवति वयम् आनन्देन जीवनं कर्तुं शक्नुमः मया अस्माकं सर्वदापि अपि एकदृष्टिः भवति ओ अहम् एतावत् प्राप्तवान् तदेव बहु किल बहुधा वदन्ति येषां नास्ति तान् पश्यतु किमर्थम् अस्मान् एकवारं पश्यतु अहं कथं सुखेन अस्मि आरोग्यविषये भवतु धनविषये भवतु ज्ञानविषये भवतु यत्किमपि स्वीकरोतु मम गृहविषये भवतु मम एतत् सर्वम् अस्ति किमर्थम् अहम् एक दिने एकवारं पञ्चनिमेषम् अथवा दशनिमेषम् एतत् उपविश्य भगवान् मह्यं किं किं दत्तवान् सर्वं विचिन्त्य आनन्दम् अनुभोक्तुं किमर्थं न शक्नोमि तादृश प्राक्टीस् करोति चेत् तादृशदर्शनं भवति अस्माकं तदा वयम् अस्माकं जन्म अवगच्छामः मुसल्मान् समाजे तद् तदेव तेषां प्रार्थना जानाति तेषां प्रार्थना पञ्चवारं ते निस्कारम् इति कुर्वन्ति खलु निस्कारं किं तद् अरबीपदानि एकवारं तस्य अर्थं पश्यन्तु भगवतः कृते कृतज्ञतां वदति पञ्चवारं प्रतिदिनं ഈശ്വराय कृतज्ञतां समर्पयति किं किं किं मम कृत कति जनाः अर्थं जानन्ति अहं न जानामि किन्तु किं किं भगवान् मह्यं दत्तवान् तदर्थम् अहं कृतज्ञः अहं सन्तुष्टः इति वदति तद् यदा वदति पश्यतु तस्य समाजस्य प्रगतिः अस्ति वा नास्ति वा एजुकेशन् नास्ति इति वयम् उक्तवन्तः किल मम बाल्यकालः अहं सम्यक् स्मरामि मम गृहं परितः बहुजनाः जनाः सन्ति एतादृशजनाः केऽपि न पठन्ति किमपि न पठन्ति आहत्य अस्माकं सर्वेषां वयं सर्वम् इङ्ग्लिष् मीडियं गत्वा यदा कान्वेण्ट् गच्छामः तदानीं वयम् एतेषाम् उपरि मद्रसां गच्छन्ति इति उक्त्वा बहु सामान्याः इति वयं तेषाम् एतत् कृतवन्तः अहमद्य पश्यामि वयं सर्वे किं टेन्त् पर्यन्तम् अथवा पञ्चषड् आङ्ग्लेयवाक्यानि वक्तुं पठितवन्तः ते सर्वे सुखेन जीवनं कुर्वन्ति इत्युक्ते आधुनिकदृष्ट्या वदामि आधुनिकदृष्ट्या ते सुखेन जीवनं कुर्वन्ति विश्वे अपि अहम् इदानीं पश्यामि ते कथं प्रतिदिनम् अग्रे अग्रे आगच्छन्ति किल तेषाम् एजुकेशन् नास्ति इति वयं चिन्तयामः कति इन्स्टिट्यूशन्स् तेषाम् हस्ते सन्ति कति भारते पश्यामः चेत् एम् इ एस् इति अस्ति कथं कति विद्यालय कति इञ्जिनियरिङ्ग् कालेज् कति सर्वकार्यकर्तारः तेषां जनाः एव किमर्थं तद् तादृशं भवति वयं न जानीमः वयम् अन्य संस्कृतिं दृष्ट्वा अन्येषां पृष्ठतः स्वस्य यदस्ति तत् सर्वम् उपेक्षां कृत्वा वयं पलायनं कुर्मः वयं न जानीमः अस्माकं किं किं सुन्दरमस्ति अहं चित्रदिनेभ्यः तर्कसङ्ग्रहम् इति एकः लघुग्रन्थः अस्ति न्याय एतद् मध्ये तत्र एकस्य तत् विषये एकः वर्गं चालयति तद् वर्गः अहं सि डि द्वारा अहं शृण्वन् आसम् कियत् अगाधमस्ति न्यायशास्त्रम् सर्वशास्त्राणि एवमेव वेदान्तं भवतु अथवा वैशेषिकं भवतु वैशेषिकम् इत्युक्ते विशेषविषये ज्ञानम् इत्युक्ते यदा अणु इति वयं वदामः किल अणुपर्यन्तं विद्यमानज्ञानविषये सः न वदति कणातः कणं यत्र आरम्भः भवति आटम् इति वयं वदामः

किल तदेव तन्मात्रा इत्यपि तत् एव अस्ति तदेव तन्मात्रा एव तत्र अस्ति अन्यत् किमपि नास्ति तदेव किल एट एकं मोलिक्यूल् तत्र अन्यत् किमपि न भवति तदेव एकमेव वस्तु अन्य किमपि योजनं नास्ति ततः आरभ्य पठनं ततः आरभ्य इत्युक्ते सूक्ष्मं सूक्ष्मं पठनमस्ति वैशेषिकं किन्तु कः जानाति अहं चिन्तयामि भारतस्य कति जनाः इदानीं उत्तममेकं दृश्यते स्मृति इरानी वा कापि इदानीम् ऐ ऐ टि मध्ये संस्कृतं पाठनीयम् इति वदन्ति अस्ति उत्तमं ये धिषणाशालिनः सन्ति ते तादृशबुद्धिः येषाम् अस्ति भगवता अनुगृहीताः ते तान् एतत् पाठयन्ति चेत् कति विषयान् वयम् अग्रे आनेतुं शक्नुमः किल केषुचित् दिने कदाचित् अहम् एतत् श्रुतवान् किं तन्त्रशास्त्रविषये अहं चकितः भारतस्य कस्यामपि भाषायाम् इत्युक्ते प्रान्तीयभाषाः मलयाळं तमिळ् हिन्दी सर्व कुत्रापि हिन्दीभाषायाम् अस्ति किञ्चित् अन्य कुत्रापि तस्य संस्कृतग्रन्थस्य ट्रान्स्लेशन् न मिलति किन्तु सर्वाणि पुस्तकानि आङ्ग्लेयभाषायाम् अस्ति इतः जनाः इति पञ्चविंशति त्रिंशत् ग्रन्थानां प्रपञ्चसारा शारदातिलक तादृशपुस्तकानि पुस्तकानाम् एतदृशम् एतावत् भवति एकैकपुस्तकं सर्वस्यापि आङ्ग्लेयव्याख्यानं लिखितवन्तः सन्ति केचन गत्वा पठित्वा आङ्ग्लेयभाषा इदानीमपि तस्मिन् विषये पठन्तः जनाः सन्ति अत्र किन्तु वयं किमपि न जानीमः वयं तेषां पृष्ठतः अटामः ते किं तेषां जीवनानन्तरं न नावश्यकम् इति उक्त्वा त्यजन्ति तद् गत्वा वयं स्वीकुर्मः ओ बहु बृहत् अस्ति एतत् अथवा तेषां कृते वयं सर्वे कार्यं कुर्मः खलु इदानीं वयं कार्यं कुर्मः अत्र अस्माकम् एजुकेशन् अस्माकं प्रयत्नः सर्वं भारत् खलु इत्युक्ते बहूनाम् इदानीन्तन बालकानाम् अहं न वदामि बहवः कुत्र पठितवन्तः भारते एकः डाक्टर् भवति चेत् एकः एकं पठनं पूर्वकाले दृष्टवान् तस्य कृते इत्युक्ते एम् बि बि एस् यदा सः पास् भवति तस्मिन् समये तस्मै पञ्चदशलक्षरूप्यकाणि सर्वकारेण व्ययः करणीयः तस्य फस्ट् तः तत्र एजुकेशन् फ्री खलु यदा सम्यक् पठति एम् बि बि एस् पठितुमपि धनं नावश्यकं ये मेनेज्मेण्ट् एतद् मध्ये गच्छन्ति कोटा मध्ये गच्छन्ति ते एव धनं दास्यन्ति अन्यथा साक्षात् प्रवेशं प्राप्नोति स्कालर्शिप् प्राप्नोति सः इदानीम् ऐ ऐ टि पठनं ये एतत् किं वदामि समाजस्य अधस्तन यद् उपेक्षितबान्धवाः सन्ति तेषां कृते इत्युक्ते हरिजन्स् इति वदामः किल तेषां सम्पूर्णम् इदानीन्तन गवर्मेण्ट् फ्री करोति तेषां पठनं ते प्रवेशं प्राप्नुयुः पठनार्थं धनं न दातव्यं तैः एतावत् फ्री एजुकेशन् दत्वा वयं सर्वे एतावत् एजुकेटेड् जनाः अहम् रिपोर्ट् दृष्टवान् अमेरिका मध्ये तर्टि फोर् पर्सेण्टेज् डाक्टर्स् भारतीयाः तर्टि कम्प्यूटर् जनाः न ते तु इदानीम् आगतवन्तः तर्टि फोर् पर्सेण्टेज् वैद्याः भारतीयाः इत्युक्ते ते सर्वे कुत्र कार्यं कुर्वन्ति अत्र अनन्तरं यदा वार्धक्यकालम् आगच्छति पुनः भारतं गच्छति किं किमपि कर्तुं न शक्यते तत्र यत्र कुत्रापि वासं कुर्मः मन्दिराणि गच्छामः अनन्तरं भारतस्य दूषणं कृत्वा तत्र उपविशति कः भारतस्य नाशं करोति यः पठितवान् सः वा यः न पठितवान् सः किल ये कृषकाः सन्ति ये सामान्य अस्माभिः सह पठितवन्तः चिन्तयतु अस्माभिः सर्वैः सह ये पठितवन्तः ते सर्वे तत्रैव तेषां प्रयत्नः कृषिकार्यं कुर्वन्ति अन्यत् कुर्वन्ति सर्वं कृत्वा ते भारताय एतत् कुर्वन्ति वयं किं कुर्मः इत्युक्ते एतदेव अस्माकं किं वदामि अस्माकम् एकचिन्तनस्य शैली तद् कथं कथम् अग्रे अग्रे गच्छति न जानामि एकस्मिन् समये ब्रिटिश् जनाः तत्र आगत्य शासनं कृतवन्तः इदानीम् एतादृशजनाः अस्मान् अत्र आनीय अस्माकम् उपरि कार्याणि यच्छन्ति वयं तेषां कार्याणि कृत्वा अत्र न तत्रापि बहु बृहत् बृहत् कम्पनी मध्ये केषां कृते कार्यं करोति अन्येषां कृते किन्तु तेषाम् एकलाभः अस्ति तेषां धनं वा तत्र आगच्छति इदानीम् अत्रत्य एकवैचित्र्यम् इत्युक्ते अत्र ये कार्यं कुर्वन्ति एतेषां धनमपि तत्र न गच्छति खलु बहूनां धनमपि अत्रैव ते अत्रैव गृहं क्रीणन्ति अत्रैव वर्धनम् अत्रैव एजुकेशन् अत्र एजुकेशन् इत्युक्ते कथं कोस्ट्लि अस्ति कथं धनं दातव्यम् एतत् सर्वमपि अस्माभिः स्वस्य तेन अस्माकं सन्तोषः न भवति आनन्दः न भवति अस्माकम् एतादृशग्रन्थानां पठनं किमर्थं स्वयमेकवारं एकवारं चिन्तनीयम् अहं किमर्थं भारते जन्म प्राप्तवान् अतं मम एजुकेशन् सर्वं तत्र आसीत् अहं किं प्राप्तवान् ततः मम प्रत्युपकारम् इति मम किमपि अस्ति मम स्वधर्मः कः मया किमपि करणीयं नास्ति अहं सम्यक् एजुकेशन् प्राप्तवान् दशजनानां पाठनं मम कर्तव्यं खलु दशजनाः एतत् पठितुं न शक्नुवन्ति तावत् धनं नास्ति किमपि कर्तुं न शक्नुवन्ति तान् पाठयतु भवान् भवान् गणितं जानाति चेत् गणितं पाठयतु अथवा अन्यत् किमपि भवान् भाषां जानाति चेत् भाषां पाठयतु आध्यात्मिकज्ञानं दातुं शक्यते तद् ददातु कर्मविषये ज्ञानं किमपि कर्तुं तद् ददातु कति कार्याणि कर्तुं शक्नुमः तत्र कुत्रापि अस्माकं नेत्रं न गच्छति मम स्वधर्मः सः इति वयं कदापि जीवने नावगच्छामः मम स्वधर्मः कः इदानीम् एक उद्योगम् अनन्तरम् अन्योद्योगम् अनन्तरम् अन्योद्योगम् धनसम्पादनं सुख आनन्द एवम् इति चिन्तयामः सुखमपि नास्ति आनन्दः अपि नास्ति तदेव अस्मिन् श्लोके अर्जुनं निमित्तीकृत्य भगवान् वदति यदा यत्किमपि भवतु युद्धम् एव भवतः धर्मः अस्ति इत्युक्ते युद्धं करोतु भवान् भवान् सैनिकः अस्ति भवता युद्धं करणीयं तस्मिन् समये पलायनं न करणीयं भवान् वैद्यः अस्ति तत् कार्यं करोतु भवान् अन्यत् किम् अस्ति तत् कार्यं भवान् करोतु कुत्र करणीयं स्वार्थतां विना ततः बहु प्राप्तव्यम् इति चिन्तनं विना तदेव अत्रत्य तत्रत्य भेदः एकः वैद्यः अस्ति इति चिन्तयतु अत्र सः कथं चिन्तयति इदानीं सर्वत्र तत्र वा तत्र वा कथम् अधिकमधिकं सम्पादयामि सत्यं किमपि एकं लघुविषये तं द्रष्टुं गच्छतु पञ्च टेस्ट् लिखित्वा ददातु तद् करोतु एतत् करोतु कथम् इन्शुरेन्स् इति अन्य एक बिस्नेस् एतदस्ति ते मनुष्यः कथम् इदानीम् एकस्य इन्शुरेन्स् नास्ति चेत् सः जीवनं कर्तुं न शक्नोति एकैक लघु विषयस्य अपि तावत् धनम् आवश्यकम् अत्र भारते एतत् न आगतं किन्तु भारतमपि इदानीं तस्मिन्नेव मार्गे अग्रे गच्छदस्ति महोमहो वैद्यालयः महामहा इन्स्टिट्यूशन्स् एतदेव कुर्वन्ति सामान्यजनानां जीवनं कुत्र साधारणजनानां जीवनं कुत्र मनुष्यस्य आशा इच्छा यदा वर्धनं प्राप्नोति तेन कदापि आनन्दं न भवति तदेव स्वस्य धर्म करोतु स्वयम् अन्तरङ्गं प्रति पश्यतु मन्दं मन्दं स्वस्य जीवनम् अवगच्छतु प्रथमं तदा अन्यानपि भवान् अवगन्तुं शक्नोति एवम् आनन्देन जीवनं कर्तुं शक्यते कर्म स्वकर्म स्वधर्म तत् एव भवान् करोतु तत्रैव भवतः मनः भवतु भवान् किं प्राप्तुं शक्नोति भवतः अपि सन्तृप्ति आत्मसन्तृप्ति मोक्षं स्वातन्त्र्यं भवान् सन्तुष्टः भवितुं शक्नोति इति अस्मिन् श्लोके वदति अयमेकवारं श्लोकमुक्त्वा समापयामि

पञ्चनिमेषः अधिकः जातः क्षम्यतां अच्छा, धन्यवादः मिलामः